Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ຍ້ອນກອງທັບພະມ້າ ຍຶດອຳນາດການປົກຄອງໃນປະເທດພະມ້າ ນັກຮຽນນັກ ສຶກສາປະເທດພະມ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີມີບັນຫາຕ່າງໆນານາ ຈຳນວນຄົນທີ່ສູນເສຍຊີວິດໄປໃນການລຸກຢືນຂຶ້ນໃສ່ການທີ່ກອງທັບພະມ້າຍຶດອຳນາດການປົກຄອງໃນປະເທດພະມ້າ ມີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນແລ້ວ ແລະນັກຂຽນດັ່ງກ່າວທີ່ຄາຢູ່ໃນປະເທດພະມ້າຍ້ອນໂຄວິດ-19 ອັນເນື່ອງມາຈາກຊາຍແດນຕ່າງໆປິດໄວ້ ພາໃຫ້ມີການຢ້ານກົວກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພແລະຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານຳດ້ວຍ ດັ່ງຍານາງເຈນຊີ້ແຈງວ່າ feel like when I go back to my home, I would be killed. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກດັ່ງວ່າເມື່ອຂ້ອຍກັບຄືນປະເທດພະມ້າ ຂ້ອຍຈະຖືກຂ້າ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບອັນນີ້ ບາງທີຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍທີ່ຕາຍແລ້ວຈະສາມາດກັບຄືນໄປບ້ານຂອງຂ້ອຍໄດ້ ເຈນເປັນຊື່ທີ່ຕັ້ງໃຫ້ ຍານາງ ເຈນມີອາຍຸ 25 ປີ ຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີສຳລັບ 5 ປີ ໂດຍໃຝ່ຝັນຈະເປັນນັກກົດໝາຍແລ້ວກັບຄືນໄປຍັງປະເທດພະມ້າ ເພື່ອເປັນຄູໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ

ທໍລະມານກະທັ້ງຖືກຂ້າ ເຈນຮ່ວມກັນກັບນັກຮຽນນັກສຶກສາຈາກປະເທດພະມ້າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ພາກັນປະທ້ວງແລະຮ້ອງຂໍຕ່າງໆຂຶ້ນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນນະຄອນແມລເບີນ ຍານາງໄດ້ເຮັດປ້າຍຕ່ າງໆ ແລະເຂົ້າຮ່ວມ Candlelight Vigil ແລະຈັດການຊຸມນຸມອັນເລັກນ້ອຍຂຶ້ນ ເພື່ອພະຍາຍາມຍົກຍໍໃຫ້ຮູ້ເຫັນສະຖານະການສະຖານະພາບໃນປະເທດພະມ້າ ເຈນເຊື່ອວ່າ

Since February 2021, the military coup has happened in our country and then that's when our dreams and hopes has been crashed down. I came here to study study my business course and I'm 24 years old. My visa expiring really soon. It's um, expiring this year August. ກໍເປັນນັກຮຽນນັກສຶກສາພະມ້າຄົນໜຶ່ງ ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ແມ່ນແຕ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນປະເທດພະມ້າ ແຕ່ກໍມີຄວາມຍາກຊາໃນການຈ່າຍຄ່າການຮ່ຳຮຽນເອົາ Master of Business Administration ຢູ່ໃນປະເທ ດອົດສະຕຣາລີ ດັ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຍານາງເພິ່ງພາອາໄສການຄ້ຳຈູນການເງິນຈາກຄອບຄົວຂອງຍານາງ ເພື່ອເສຍຄ່າການຮ່ຳຮຽນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລນັບເປັນຫຼາຍພັ ນໂດລາ ແລະ ຄ່າຢູ່ກິນນຳດ້ວຍ ວີຊານັກຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເຮັດການເກີນ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ສັບປະດາ ລິນຊີ້ແຈງວ່າ ການໂອນເງິນສາກົນຈາກປະເທດພະມ້າແມ່ນເຮັດ ບໍ່ໄດ້ໃນເວລານີ້ ຍ້ອນການເຄື່ອນໄຫວບໍ່ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ວຽກງານ ທີ່ເປັນການຂວາງກັ້ນຂະແໜງທະນາຄານໃນປະເທດພະມ້າ ຍານາງສາມາດຈ່າຍຄ່າການຢູ່ກິນຂອງຍານາງ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຍານາງຈະສ າມາດຈ່າຍຄ່າມະຫາວິທະຍາໄລຕາມເວລາທີ່ບົ່ງໄວ້ຫຼືບໍ ຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Peter Khalil ຈາກພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍໃນສະພາ ໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນໃຫ້ບໍ່ເອົາໂທດເອົາກຳຫຍັງໃນດ້ານວີຊາຂ ອງນັກຮຽນນັກສຶກສາພະມ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຍານາງ Janet Rice ສະມາຊິກສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍຈາກພັກກຣີນອົດສະຕຣາເລຍ ໄດ້ຂຽນສານສະບັບໜຶ່ງເຖິງຍານາງ Marise Payne ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ທີ່ກໍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການໃຫ້ວີຊາ Protection Visa ແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາພະມ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດພະມ້າ ຄົນທີ່ຖືວີຊານັກຮຽນຂອງປະເທ ດອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ສາມາດຈະເດີນທາງມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເພື່ອທຳການສຶກສາຕໍ່

ສະຖານະການຍາກຊາ ເພື່ອກະທັ່ງສົ່ງເງິນອອກຈາກປະເທດພະມ້າໂດຍທາງທະນາຄານ ມາໂກຮຽນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂດຍທາງອອນລາຍ ທີ່ເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງທີ່ເລີ່ ມຂຶ້ນເມື່ອທີ່ມີການບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມການເດີນທາງຍ້ອນໂຄວິດ-19

ການສຶກສາຂອງຍານາງບັດນີ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນທີ່ລັດຖະບານທະຫານພະມ້າຂວາງກັ້ນການຢຶດຢື້ເຖິງອິນເຕີເນັດທີ່ພາໃຫ້ຍານາງຈະຮ່ຳຮຽນທາງອອນລາຍຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໃນປ ະເທດອົດສະຕຣາເລຍໄດ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍກຳລັງຈະຕ້ອງຫ້າມການໄດ້ VPN

ໂດຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີສິດຮ້ອງຂໍວີຊາຕື່ມອີກເພື່ອຈະຕໍ່ເວລາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ກໍລະນີຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງສຳລັບຄວາມເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ການຊີ້ຂາດກ່ຽວກັບ Protection Visa ບໍ່ຖືກກະ ທຳໃສ່ຕາມການສົມມຸດອັນກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງໂດຍສະເພາະ ແຕ່ Council of International Students ເວົ້າວ່າ ກົດເກນແມ່ນເຄັ່ງຄັດຫຼາຍ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທ ດບໍ່ຖືກບັນຈຸເອົາ ວ່າຊັ້ນ SBS Radio Lao